ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນຮ້າຍກາດຮ້າຍແຮງຫຼາຍດ້ານຫຼາຍແນວ ເຊັ່ນ ສ້າງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຍາກແຄ້ນແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າ ໃນປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເປັນດິນແດນທີ່ປະຊາຊົນໃນລາວບໍ່ຄ່ອຍບໍ່ກ້າຈະອອກມາເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃດໆ ແຕ່ບັດນີ້ເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ກໍພາກັນອອກມາປະທ້ວງກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ແຮ ງງານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ການປະທ້ວງນັ້ນແມ່ນວ່າ ວ່າແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນໃນລາວທຸກຍາກ ເຂົ້າຂາດແລງແກງຂາດໝໍ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນໃນລາວຂາດເຂີນລາຍໄດ້ ອັນພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມລຳບາກທຸກຍາກ ໃນເວລານີ້ກໍວ່າແມ່ນ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ສະຫວັດດີການພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ກຳລັງ ທຸກຍາກຢູ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຖ້າຈະມອງເບິ່ງໄປໃນແງ່ໜຶ່ງແມ່ນວ່າ ມັນຈະເວົ້າຖືກ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ວ່າກະຊວງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະຫວັດດີການພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ຫຼາຍປະເທດສາກົນນານາຊາດໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຊົນລາວ ໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນ ຢູກຢາການແພດຕ່າງໆນານາຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ອາເມລິກາໃຫ້ເຂົ້າຫຼາຍຕັນ ໃຫ້ເງິນພ້ອມ ຝຣັ່ງເສດກໍເຊັ່ນດຽວກັ ນ ຫວຽດນາມດ້ວຍ ຕະຫຼອດເຖິງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເອງ ກໍໄດ້ຢືມເງິນຢືມຄຳຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ຈາກ ABD ເພື່ອມາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນສີວິໄລປະເທດໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ ແລະ ກໍທັງທີ່ລັດຖະບານທຸກຂັ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍຊົດຊ່ວຍຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂ ດຍໂຄວິດ-19 ດັ່ງຄົນທີ່ຕົກວຽກຕົກງານ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເຍ ແລະ ລັດຕ່າງໆ ກໍເທຖອກເງິນຄຳນັບເປັນຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາອອກມາຊົດຊ່ວຍຄົນທັງຫຼາຍ ທຸລະກິດການຄ້າ ເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ ນໆດ້ວຍ ເຖິງຈະເປັນດັ່ງນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ບັດນີ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ ໂຄວິດ-19 ສ້າງຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງທ້ອງແຫ້ງຂຶ້ນໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ ລັດຖະບານທັງຫຼາຍຂອງໂລກນີ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ ກະທຳພຶດຕິກຳຕ່າງໆຢ່າງມາກມາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເດັກໆທັງຫຼາຍເຖິງ 86 ລ້ານຄົນໃນໂລກນີ້ ຖືກຄາດຕວງວ່າຈະຕົກຂຸມຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງພາຍໃນທ້າຍ ປີນີ້ ນີ້ ພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນດ້ານເສດຖະກິດເສຍຫາຍໜັກຍ້ອນໂຄວິດ-19 ການວິເຄາະເບິ່ງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນານາຊາດ Save the Children ແລະ UNICEF ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມ ທຸກຍາກຂອງເດັກໆສາມາດປູທະວີຂຶ້ນ 15 ເປີເຊັນ ສຳລັບທົ່ວໂລກນີ້ ໂດຍມີຜູ້ທີ່ຖືກເຫດການນີ້ ເກືອບສອງສ່ວນສາມເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນທະວີບອາຊີພາກໃຕ້ ແລະ ຊັບຊາຮາຣານອາຟຣິກາ ທັງ Save the Children ແລະ UNICEF ຮຽກຮ້ອ ງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານທັງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກນີ້ ຈົ່ງກະຕຸກກະຕຸ້ນລະບົບການການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເພິ່ນ ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວທັງຫຼາຍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການສູນເສຍລາຍໄດ້ ແລະ ການຢິບ ຍື່ເຖິງ

ສະຫະພັນຢູໂຣບຕັ້ງກອງເງິນ 1.2 ພັນລ້ານລ້ານໂດລາໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຫ້ຢືມທຶນສຳລັບ 27 ປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກໍເປີດເຜີຍການອະນຸມັດເງິນເພີ່ມອັນ ມາກມາຍ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເຖິງ 448 ພັນລ້ານໂດລາ ໃສ່ງົບປະມານຍີ່ປຸ່ນ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີເສດຖະກິດອັນໃຫຍ່ໂຕໃນລະດັບທີ 3 ຂອງໂລກນີ້ ຈະສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ຍົກຍໍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານລະບົບການ ກາ ນແພດຂຶ້ນ ຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນດ້ານການແພດ ແລະ ຄ້ຳຈູນການເງິນຂອງວິທີການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆບັນຍັດອອກມາ ທາໂຣ ອາໂຊ ລັດຖະມົນຕີການເງິນຍີ່ປຸ່ນເວົ້ າວ່າ It is likely that it will take quite a long period of time before we can regain complete normalization of daily lives. Under such conditions, we need to firmly protect businesses that are continuing to operate and employment and to be fully prepared for any so-called second wave. ການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຈະຕຽມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃສ່ການອາດມີການລະບາດຂຶ້ນອີກໃນອະນາຄົດ ປະເທດໄທທີ່ຕິດກັບປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍມີລາຍການ ແລະ ໂຄ ງການຕ່າງໆ ຊົດຊ່ວຍຄົນທຸກຄົນຍາກ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ໂດຍໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງຕ່າງໆ ແລະ ເງິນຕ່າງໆນານາ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມເສຍຫາຍ ລຳບາກທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄທ ຍ້ອນໂຄວິດ-19
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast